قېرىنداش تۈركىي مىللەتلەر ھەمدە مۇسۇلمانلارنىڭ روزا ھېيتىنى تەبرىكلەيمىز. روزا ھېيت كۈنىگە توغرا كەلگەن مەزكۇر پروگراممىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق.

مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى روزا ھېيت. يەنى رامىزان بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ۋە ئەنگلىيە گېرمانىيە رەھبەرلىرى دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ بۇ قۇتلۇق بايرىمىنى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى پىرېزىدېنت جو بايدېن تىۋىتتېر ھېسابىدا يوللىغان تەبرىك سۆزىدە مۇنداق دېگەن رامىزان ئايىنىڭ ئاخىرلىشىش مۇناسىۋىتى بىلەن مەن ئامېرىكا ۋە پۈتۈن دۇنيادا بۇ بايرامنى تەبرىكلەيدىغان مۇسۇلمانلارغا قىزغىن سالام يوللايمەن سىلەرگە قېرىنداشلىق ۋە مۇھەببەت تولغان بايرام شادلىقى تىلەيمەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىدا رامىزان ئايىنىڭ ئاخىرلىشىشى مۇناسىۋىتى بىلەن بىز روزا ھېيتنى تەبرىكلەيدىغان بارلىق كىشىلەرگە قىزغىن سالامىمىزنى يوللايمىز، بايرىمىڭلار شادلىق، تىنچلىق، بەخت ۋە ساغلاملىققا تولسۇن، دېيىلگەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئايرىم تەبرىك يوللاپ، مەن پۈتۈن دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلمانلارنىڭ بۇ ھېيتنى خۇشال-خۇرام ئۆتكۈزۈشىنى تىلەيمەن. بۇ ئالاھىدە كۈن سىلەرگە تىنچلىق، خۇشاللىق ۋە گۈللىنىش ئېلىپ كەلگۈسى، دېگەن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەنگلىيە باش مىنىستىرى ۋە گېرمانىيە باش مىنىستىرىمۇ روزا ھېيتلىق تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەن. گېرمانىيە باش مىنىستىرى ئولاف شولتىز تىۋىت يوللاپ، بۈگۈن رامىزان ئايى ئاخىرلىشىدۇ، مەن بارلىق مۇسۇلمانلارنىڭ بۇ ھېيتنى خۇشال ۋە خەيرلىك ئۆتكۈزۈشىنى تىلەيمەن، دېگەن.

كۈنتاختا كىرگۈزۈش ھەققىدىكى جىددىي باياننامىگە خاتىمە بېرىشكە چاقىرىق قىلغان. ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ ھەقتە فوربىس ژۇرنىلىدا چىققان بىر ماقالىدا ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ كۈنتاختا مەھسۇلاتىغا چېتىشلىق مەجبۇرىي ئەمگەكنى توختىتىش چاقىرىقى، ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خامچوت كومىتېتى جو بايدېننىڭ ئۆتكەن يىلى ئوتتۇرىغا قويغان جىددىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش توغرىلىق بىر قانۇن لايىھەسىنى مۇزاكىرە قىلىشنىڭ ئالدىدا ئېلان قىلىنغان. جو بايدېننىڭ قۇياش ئېنېرگىيەسى جىددىي پىلانى ئامېرىكا قۇياش ئېنېرگىيەسى كەسپىي جەمئىيىتى، SEIA، نىڭ كۈچلۈك تەشۋىقاتى ۋە تەشەببۇسىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، مەزكۇر جەمئىيەت خىتاينىمۇ ئەزالىققا قوبۇل قىلماقچى بولغان. ئەنگلىيە شېفىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى خېلېنا كېننېددى تەتقىقات مەركىزىنىڭ دوكلاتىدا كۆر، خىتاي بىلەن سودا قىلىدىغان شىركەتلەر ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۈچىنچى تەرەپ ھۆددىگەرلەر بىلەن ھەمكارلاشقان. بۇ ھۆددىگەرلەر ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالىدىغانلار ئىكەن. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، جو بايدېن ئۆتكەن يىل ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىمزالىغان. بۇ قانۇن ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر رايونىدىن چىقىدىغان كۈنتاختىلار مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتى دەپ قارىلىپ چەكلەنگەن ئىدى. ئەمما، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى پارتلىغاندىن كېيىن جو بايدېن ھۆكۈمىتى خەلقئارا مال تەمىنلەش زەنجىرى كىرىزىسىنىڭ ئامېرىكىدا ئېنېرگىيە قەھەتچىلىكى پەيدا قىلىشىدىن ئەنسىرەپ، خىتاينىڭ كۈن تاختىلىرىدىن تاموژنا بېجى ئېلىشنى ئىككى يىل توختىتىپ تۇرغان. ئەگەر جو بايدېننىڭ قۇياش ئېنېرگىيەسى جىددىي پىلانى ئىجرا قىلىنسا، خىتايدا ئىشلەپ چىقىرىلغان ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان كۈن تاختىلارنىڭ باشقا يول بىلەن ئامېرىكىغا كىرىش ئېھتىمالى چوڭ بولىدىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تاشقى سودا سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسلانغاندا، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان كامبودژا، مالايسىيا، تايلاند، ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەردىن ئىمپورت قىلىنغان كۈن تاختا ئاتمىش توققۇز پىرسەنت ئاشقان. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنغان بۇ كۈن تاختىلار بىۋاسىتە خىتايدىن ياكى خىتاينىڭ كونتروللۇقىدىكى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا زاۋۇتلىرىدىن كەلگەن بولسۇن، ھەممىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئىكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى دېموكراتىيە، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك باشقارمىسى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى روزا ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن تىۋىتتېر سۆزى ئېلان قىلىپ خىتاي دائىرىلىرى تۇتۇپ كەتكەن ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنىڭ مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەن تىۋىتتېردا مۇنداق دېيىلگەن ئون توققۇز ياشلىق كامىلە ۋايىت ئۆز يېقىنلىرى بىلەن بىرلىكتە ھېيت ئۆتكۈزەلمەيدۇ بىز خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان بۇ قىزغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتىمىز ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئىنسانىي ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىشقا جۈملىدىن ئۇنى ئادىل سوتلاشقا كاپالەتلىك قىلىشقا بىگۇناھ ئىنسانلارنى شەرتسىز قويۇپ بېرىشكە چاقىرىمىز. رادىيومىزنىڭ دەلىللىشىچە خېنەن ئۆلكىسىدىكى بىر ئالىي مەكتەپتە يەسلى مائارىپى كەسپىدە ئوقۇۋاتقان كامىلە ۋايىت بۇلتۇر ئون ئىككىنچى دېكابىر كۈنى تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ كامىلەنىڭ ئاكىسى كەۋسەر ۋايىتنىڭ سىڭلىسىنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن پائال ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئۇ سىڭلىسىنىڭ تۇتۇلۇپ كېتىش سەۋەبىنى ئۈرۈمچىدىكى نۆل كوۋىد قامالىغا قارشى نامايىش توغرىلىق بىر ۋىدېئونى ئۈندىدار سۇپىسىغا ھەمبەھىرلىگەنلىكى دەپ پەرەز قىلغان ئىدى روزا ھېيت كۈنلىرىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى كامىلە ۋايىتنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بولسا خىتاي مەتبۇئاتلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە خىتاي بىر ياقتىن تەكلىماكان قۇملۇقىغا ئەسكەر يوللاپ ھەربىي مەشىق ئېلىپ بارغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن ئېتىبارەن باشلانغان تارىم دەرياسى ۋادىسىدىكى يەتتە يۈز مىڭ مو كۆلەمدىكى توغراقلىقلاردا زىيانداش ھاشاراتلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كونترول قىلىش تۈرى يولغا قويۇلغان مەلۇمكى، بىڭتۈەن ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق ھەر قايسى دىۋىزىيەلەر بوز يەر ئېچىش شوئارى بىلەن ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى، يەتمىشىنچى يىللىرىدا ئۇيغۇر دىيارىدا ئانا دەريا دەپ قارىلىدىغان تارىم دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ئېغىر دەرىجىدە ۋەيران قىلغان ئىدى. بولۇپمۇ بىڭتۈەننىڭ بۇ جايدىكى ھەر قايسى دىۋىزىيە ۋە پولك مەيدانلىرى تارىم دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن ئېقىنىنىڭ سۈيىنى بۆلۈپ ئىشلىتىش، توغراقلىقلارنى كېسىپ بوز يەر ئېچىش، كۆپلەپ سۇ ئامبىرى ياساشتەك سۈنئىي بۇزغۇنچىلىقلار ئارقىلىق بۇ جايلارنىڭ تەبىئىي ئېكولوگىيەسى ھەمدە ئىجتىمائىي مۇھىتىغا ئېغىر بۇزغۇنچىلىقلارنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى. ئۇنىڭدىن باشقا تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدا يىللاردىن بۇيان، غايەت زور كۆلەمدە بوز يەر ئېچىش تۈپەيلىدىن ئەسلىدىكى سۇ مىقدارى زور دەرىجىدە ئازىيىپ كەتكەن. شۇنداقلا ئەسلىدە لوپنۇر كۆلىگىچە ئېقىپ بارىدىغان تارىم دەرياسىنىڭ نەچچە يۈز كىلومېتىرلىق تۆۋەن ئېقىنى قۇرۇپ كەتكەن. ھالبۇكى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى تارىم دەرياسىنى گۈللەندۈرۈش پىلان قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، بۇ رايوننىڭ سۇ مەنبەسى ۋە ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە زور مىقداردا مەبلەغ سالماقتا. رادىيومىز خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدىكى رايونلارنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن بۇ جايلارغا سۇ قويۇپ بەرگەنلىكى توغرۇلۇق ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى سېنتەبىردە مەخسۇس خەۋەر بەرگەن ئىدى. ئۆتكەن يىلى توققۇزىنچى ئايدا خىتاي تاراتقۇلىرى يەنە مەخسۇس خەۋەر بېرىپ، تارىم دەرياسىغا بىر مىليونغا يېقىن سازان بېلىق قويۇپ بېرىش ئارقىلىق سۇ جانلىقلىرىنى كۆپەيتىش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن تەڭرىتاغ تورى، شىنجاڭ گېزىتى قاتارلىقلارنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئالدىنقى يىللاردىن بۇيان چىڭخەي ئۆلكىسىنىڭ گولمۇد شەھىرىدىن كورلىغا بىۋاسىتە تۇتاشتۇرۇلغان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشى جىددىي ئېلىپ بېرىلماقتا ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدىكى بۇ كەڭ رايونلارنىڭ مۇھىتىنى ياخشىلاش، بۇ جايدىكى يەتتە يۈز مىڭ مو كېلىدىغان توغراقلىقلارنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇشى كۆزەتكۈچىلەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كەلگۈسىدە زور مىقداردىكى خىتاي كۆچمەنلىرىنى كۆچۈرۈپ، يەرلەشتۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن دېگەن تەخمىننى كۈچەيتمەكتە.
خىتاي ئارمىيە تورىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كۈنى چىقارغان ۋىدېئولۇق خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئاتالمىش شىنجاڭ ھەربىي رايونىنىڭ توپچىلار ئەترىتى تەكلىماكان چۆلىدە توپ ئوقلىرى ئېتىش مەشىقى ئېلىپ بارغان.

خىتاي توپچىلىرىنىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىنى مەلۇم دائىرىدە ئارقا ئارقىدىن توپقا تۇتۇپ قۇملارنى ھاۋاغا سورۇغانلىقى ئەتراپنى قويۇق ئىس تۈتەك ۋە قۇم توزانغا تولدۇرغانلىقى كۆزگە چېلىقىدۇ بۇ ۋىدېئو يەنە خىتاينىڭ خوڭكوڭدىكى سۇمرۇغ تورىدىمۇ تەشۋىق قىلىنغان بولۇپ توپ ئوقلىرى يەر جاھاننى تىترەتتى توپچىلار كۈچنى يىغىپ نىشاننى بومباردىمان قىلدى دېيىلگەن خىتاي قۇرۇقلۇق ئارمىيە قىسمىنىڭ مەلۇم نىشاننى كەڭ كۆلەملىك شىددەتلىك پارتلىتىش كۈچى ۋە ھەيۋىسى كۆرسىتىلگەن ئۆتكەن يىلمۇ تۆتىنچى ئاينىڭ بېشىدا خىتاي ئارمىيىسىنىڭ قاراقۇرۇم تاغ رايونىدا تۇرۇشلۇق قىسمى مۇرەككەپ جەڭ مۇھىتىغا ماسلىشىش ۋە ھەقىقىي قوراللار بىلەن جەڭ قىلىش سىنىقى ئېلىپ بارغانلىقى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى تەرىپىدىن خەۋەر قىلىنغانىدى مەلۇماتلارغا قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىدا خىتاينىڭ يەتمىش مىڭ ئەسكىرى بولۇپ ئاتالمىش چېگرا قوغداش ۋەزىپىسىدىن باشقا يەنە ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچكە قارشى تۇرۇش ۋەزىپىسىمۇ بار ئىكەن.
مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى دىققىتىڭلاردا! نۆۋەتتە ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە پروگراممىلىرىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ھەم دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ يەتكۈزۈشىدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتون ۋە ئۇنىڭغا قوشنا رايونلاردىكى ئۇيغۇر جامائىتى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كۈنى بىر يەرگە جەم بولۇپ، بۇ يىللىق روزى ھېيت نامىزىنى بىرگە ئوقۇدى. ناماز جەريانىدا ئامېرىكا ئۇيغۇرلىرىنىڭ تۇنجى ئۇيغۇر مەسچىتىنى سېتىۋېلىش توغرىسىدىكى خىزمەتلەردىن

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق روزا ھېيت كۈنى، يەنى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېلدا ھەر قايسى جايلاردىكى مۇسۇلمان جامائىتىگە ئوخشاش ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ ھېيتلىق پائالىيىتىنى توپلىشىپ ھېيت نامىزى ئوقۇش بىلەن باشلىدى. شۇ قاتاردا ۋاشىنگتون شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى جايلاردىن كەلگەن بىر نەچچە يۈز ئۇيغۇر جامائىتى سەھەر سائەت يەتتىدىن باشلاپ بىر چەتتىن فېيرفەكس شەھىرىدىكى ۋان دېيك باغچىسىغا توپلىنىشقا باشلىدى.

جامائەت توپلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئامېرىكا ئۇيغۇرلىرىنىڭ تۇنجى ئۇيغۇر مەسچىتىنى سېتىۋېلىش خىزمىتىگە يېقىندىن ھەمكارلىشىپ كېلىۋاتقان ياش پىداكارلاردىن زۇلپىقار سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە نۆۋەتتىكى مەسچىت سېتىۋېلىش پىلانىنىڭ ئورۇنلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ، ھازىرغىچە يىغىلغان پۇل سانىنىڭ ئالتە يۈز مىڭ ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكەنلىكىنى، يىغىلىۋاتقان ئىئانە پۇللارنىڭ داۋاملىق ئېشىپ ماڭغانلىقىنى، بۇ جەھەتتە ھەر قايسى ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ ۋە ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ خالىسانە قوللاشلىرىنىڭ زور رول ئوينىغانلىقىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە ئۇلارغا ئۆزلىرىنىڭ سەمىمىي تەشەككۈرىنى ئىپادىلىدى. شۇنىڭدىن كېيىن جامائەت ئىمامغا ئەگىشىپ تەكبىر ئېيتىپ نامازغا سەپراس بولدى. نامازدىن كېيىن كۆپچىلىكنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشكەن ئۇيغۇر زىيالىيسى، ئۇيغۇر مەسچىتىنى سېتىۋېلىش گۇرۇپپىسىنىڭ ئاكتىپ مەسلىھەتچىسى مۇھەممەد ئابدۇللا تەبلىغ قىلىپ، ئىسلام دىنىنىڭ بىرلىك ۋە قېرىنداشلىق ھەققىدىكى ئەھكاملىرىدىن چۈشەنچە بەردى. شۇنىڭدەك، بۈگۈنكىدەك پۈتكۈل ئۇيغۇر جەمئىيىتى قىرغىنچىلىقنىڭ نىشانىغا ئايلىنىپ قېلىۋاتقان ئەھۋالدا بۇ خىل ھەمدەملىك روھىنىڭ تېخىمۇ قىممەتلىك بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. شۇنداقلا بىزنىڭ يولباشچىمىز پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەممۇ ئۆزىنىڭ مەدىنىدىن ئە مەككىدىن مەدىنىگە قوغلانغان ۋاقىتتا ھىجرەت قىلىپ چىققاندىن ئالدى بىلەن مەدىنە مەسچىتى بىنا قىلىپ جامائەتلەپ. ھەر يەردىن كېلىپ بىرلىكتە نامازغا قاتناشقان جامائەت ناماز ئاخىرلاشقاندىن كېيىن قىزغىن قۇچاقلىشىشلار ۋە قول سىقىشىشلار ئارقىلىق بىر بىرىگە بولغان ئىزگۈ تىلەكلىرىنى ئىپادىلەشتى. نامازنىڭ ئاياغلىشىشىغا ئۈلگۈرۈپ تەييار بولغان ئۇيغۇر پولۇسىنىڭ مەززىلىك ھىدلىرى ۋە كاۋاپدانلاردىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان قويۇق ئىسلار ئۇيغۇرلارغا خاس ھېيت شادلىقىنىڭ يەنە بىر مەزمۇنىنى نامايان قىلدى. قاتىرىسىغا تىزىلغان ئۈستەللەردىن ئورۇن ئالغان جامائەت كوللېكتىپ ئۇيغۇرلۇق تۇيغۇسىدىن بىرلىكتە بەھرىمەن بولغاچ غىزالاندى. پائالىيەت ئارىلىقىدا مۇھەممەد ئابدۇللا رادىيومىزنىڭ ئايرىم زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەسچىت ھەيئىتى ئۇيغۇر مەسچىتىگە جامائەتنىڭ سىغماي قېلىشىدەك قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ھېيت نامىزىنى ئىككى قېتىم ئوقۇش ياكى ئايرىم-ئايرىم جايلاردا توپ بولۇپ ئوقۇشنىڭ ئورنىغا ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان ھەممىلا ئۇيغۇر بىر يەرگە جەم بولۇپ نامازنى بىللە ئوقۇش ھەققىدىكى تەكلىپنى قوبۇل قىلغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشتا، ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق ئۇيغۇر بولۇشىنى ھېچقانداق بىر تۈرگە ئايرىپ ئولتۇرمىغان ئەھۋالدا، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئالدىغا تۈرلەرگە بۆلۈنۈپ كېتىشى خىتايدىن باشقا ھېچكىمگە مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەيدۇ.
مېنىڭ خۇش بولغان يېرىم ئەمدى ئوخشىمىغان بىر ھەر خىل بۇرۇن بېشىدا بىر قىسىم پەرق بولۇپ، بۈگۈن ئەمدى سۆزلىگەن خۇتبەنىڭ مەزمۇنىدا بار، ئەمدى بۆلۈنمەڭلار دېگەن ئاللا تائالانىڭ بۇيرۇقى بار، شۇنىڭغا ئاساسەن ھەممەيلەن بىر يەرگە كېلىپ، مۇشۇ ئەتراپتىكى جامائەت بىللە ناماز ئوقۇدۇق، مانا مېنىڭ كۆڭلۈم ناھايىتى. خۇشال، چۈنكى بۇ يەردە ئىندى بۇ يەردە بىزنى بۆلۈنىدىغان ھېچ قانداق بىر سەۋەبمۇ يوق. مەسىلەن، ۋەتىنىمىزدە خىتاي ھۆكۈمىتى مەسىلەن ئۇيغۇرنى ھېچ قانداق قايسى مەسىلەن قايسى گۇرۇپپىدا قايسى شەھەردە قايسى مەھەللىدىن دېگەن ھېچ قانداق بىزنى ئۇنى ھېچ قانداق ئۇنىڭغا پەرقلەندۈرمەي بېسىۋاتىدۇ، زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ. يەنى بىر دۈشمەن بولۇش بىلەن بىزگە مۇشۇنداق ئەھۋال قىلىۋاتقان چاغدا بىز بۇ يەردە ھېچ قانداق بىر سەۋەبسىز،

ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۆزىمىزنىڭ دىنىمىزنى، مەدەنىيىتىمىزنى، تىلىمىزنى قوغداش ھەممەيلەننىڭ بۇرچى.
بۈگۈنكى ھېيتلىق نامازغا ھەممىلا ئۇيغۇر ئائىلىسى دېگۈدەك ئۆز پەرزەنتلىرىنى ئېلىپ كەلگەن بولۇپ، كەڭ باغچىدا قىن-قىنىغا سىغماي يۈگۈرۈشۈپ ئويناپ يۈرگەن بالىلارنىڭ قىيقاس-چۇقانلىرى بۇ پائالىيەتنىڭ بالىلار ئۈچۈنمۇ بىر خۇشاللىق بولغانلىقىنى تەستىقلىماقتا ئىدى. مۇھەممەت ئابدۇللانىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئاتا-ئانىلارنىڭ ئۆز پەرزەنتلىرىنى مۇشۇ خىلدىكى پائالىيەتلەرگە ئېلىپ كېلىشى ئۇلارغا خۇشاللىق ئاتا قىلىشتىن باشقا يەنە ئۇيغۇرلۇق كىملىكى ھەققىدە جانلىق چۈشەنچە بېرىش رولىنى ئوينايدۇ. ئۇيغۇر مەسچىتىنىڭ كۈندىلىك پائالىيەتلىرىگە يېقىندىن جان كۆيدۈرۈپ كېلىۋاتقان ياش پىداكارلاردىن زۇلپىقارمۇ بۇ خىل قاراشنى قۇۋۋەتلەيدۇ. بولۇپمۇ بۇ يىلقىدەك ئۇيغۇر جامائىتى نامازغا ناھايىتى كۆپ يىغىلغان شارائىتتا بالىلارنىڭ كۆپلەپ بۇ سەپكە قوشۇلۇشى كۆپ خىل مەدەنىيەتلەر ئورتاق مەۋجۇت بولىدىغان ئارقا كۆرۈنۈشتە ئۇيغۇر بالىلارغا يېڭىچە زوق، خۇشاللىق ۋە چۈشەنچە ئاتا قىلىدۇ.
بىرىنچىدىن ھېلىقى مەسچىت بولغاندىن ياقى بىر يىلدىن ياقى جامائىتىمىز كۆپەيدى. يەنى ئوخشىمىغان كۆز قاراشتىكى ھەممەيلەن بىر يەرگە كېلىدىغان بىر ۋەزىيەت شەكىللەندى ھازىر شۇڭا مەسچىتكە ئالدىنقى يىلىغا ئىككى قېتىم پاتمىغاندىكىن بۇ قېتىم شۇنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ ئانىڭدىن كېيىن مۇشۇ يەرگە بىر دالا تامىقى ئورۇنلاشتۇردۇق، ھېيتتىن كېيىن ھېيتلىشىپ مەئىشەت قىلايلى دەپ، مەسچىتىمىزگىمۇ يېقىن ئىكەن، ئىشقىلىپ مەن ھازىرغىچە بۇنداق ئالتە يەتتە يۈز ئادەم كەلگەن ھېيت نامىزىنى كۆرمىگەنىدىم مەن ھازىرغىچە، بەلكىم سىزمۇ كۆرمىگەن بولغۇيتتىڭىز ئەمدى. مەن بۇنچىلىك ئادەم كەلمەس دەپمۇ ئويلىغانىدىم، پاركىنگ يېتىشمەي قالدى، بىز ئويلىغاندىن جىق كەلدى ئەمدى. بىزنىڭكى ئاساسلىق ھېلىقى ياشلار كۆپرەك سالماقنى ئىگىلەيدۇ ھازىر، مېنىڭكى بىلىشىم ئەمدى مۇشۇ جامائىتىمىزنىڭ ئىچى شۇڭا ياشلارنىڭكى بالىلىرى جىق شۇڭا. ياش ئەۋلادلىرىمىز كۆپ سالماقنى ئىگىلەۋاتىدۇ شۇڭا بىزمۇ ياشلىرىمىز كۆپرەك كۈچەپ ئىشقىلىپ ياشلىرىمىز ئۈچۈن بالىلىرىمىز ئۈچۈن ھېلىقى ماروژنى نەرسىلەرنى چىقىرىپ بالىلىرىمىز ئۈچۈن چوڭلىرىمىز ياشلىرىمىز كاۋاپ نەرسىلەرنى ئىچىملىكلەرنى دېگەندەك خوش بولسۇن ھېيت شادلىقى بولسۇن دەپ شۇنىڭغا ئاساسلىق بالىلارنىمۇ ئويلاپ، چوڭلارنىمۇ ئويلاپ دېگەندەك. بۇلتۇرغىچە ئۈچ يۈز مىڭ دوللار بانكىغا ئامانەت ساقلىنىپ، يەنە يۈز مىڭ، يۈز ئەللىك مىڭ دوللاردەك ئاغا ۋاقتىدا بېرەيلى دەپ ۋەدە قىلىنغان پۇللار بار ئىدى. بۇ رامزاندا ئۇ كۆپىيىپ، رامزاندىكى فاندرېيزىڭدىن كېيىن، ئىئانە يىغىشتىن كېيىن بۇ رامزان ئىككى يۈز مىڭ دوللارغا يېقىن يىغىلىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ھازىر نەق بار پۇل تۆت يۈز مىڭدىن ئېشىپتۇ.

تەرىپى ئىجارە ماڭىدۇچۇ؟ شۇ ئارقىلىق خەسىنى ئۆزگەرتەلەيمىز دېگەن ئىشەنچىمىز بار. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ يىللىق روزا ھېيت پائالىيىتىنىڭ يەنە بىر مۇھىم مەزمۇنى ئۇيغۇر ئامېرىكا بىرلەشمىسى ئۇيۇشتۇرغان ھېيتلىق بازار بولۇپ، يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كەچقۇرۇن فېيرفەكس شەھىرىدىكى ئۇيغۇر مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچىلەر چاي، قەھۋە دېگەنلەرنى ھەقسىز تەمىنلەيدىغان بولۇپ، لاگېر شاھىتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم ئۇيغۇر جامائىتى ئۆزلىرى تەييارلاپ كەلگەن ساڭزا، كالا گۆشى ئۈگرە، ئەشياسى، ھەر خىل نانلار، ئۆپكە-ھېسىپ قاتارلىقلارنى كىشىلەرنىڭ تاللاپ سېتىۋېلىشىغا ئەپكېلىدىكەن. بۇ يىللىق روزا ھېيت پائالىيىتى ئۇيغۇر جامائىتىگە ئاتا قىلغان ئەڭ چوڭ خۇشاللىق بەلكىم نيۇ يورك شەھىرىدىكى دەۋر مەيدانىدا نامايان قىلىنغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى قىسقا ئېلان فىلىمى دېيىش مۇمكىن. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك شۇئان تەشكىلاتى ئۆز خىراجىتى بىلەن دەۋر مەيدانىدىكى غايەت زور تېلېۋىزىيە ئېكرانىغا ئۇيغۇرلار، ھېيت مۇبارەك دېگەن خەتلەر بىلەن مەرھۇم رەسسام غازى ئەمەتنىڭ مۇقام،

ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە قايتىدىن تونۇشتۇرۇلدى. ئامېرىكا ۋە ئامېرىكىنىڭ سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ داۋاسىنى قوللاش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ شارائىتىنى ياخشىلاشقا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم قانۇننىڭ قايتا تونۇشتۇرۇلۇشى قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشتى. تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئىرادەدىن تەپسىلىي خەۋەر ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى باش بولۇپ تۈزۈپ چىققان ۋە ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو تەرىپىدىن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە قايتىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلدى كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو بۇ قانۇن لايىھەسىنى قايتا تونۇشتۇرغانلىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تىۋىتتېردا ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېگەن بۇ ھەر ئىككى پارتىيە ئەزالىرىنىڭ قوللىشىدىكى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكانىڭ ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر دىئاسپوراسىنى قوللىشىنى ئاشۇرىدۇ شۇنداقلا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قولىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ شارائىتىنى ياخشىلاشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. مەزكۇر قانۇننىڭ ئاۋام پالاتا نۇسخىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ۋە ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئېيمى بېرا تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان.

ۋە ئۇنىڭغا رەھمەت ئېيتتۇق. ئۇ بىزگە بۇ لايىھەنىڭ بالدۇر تونۇشتۇرۇلغانلىقىنى، شۇڭا ئۇنىڭ ئاۋام پالاتا ۋە كېڭەش پالاتا ھەر ئىككىلىسىدىن ماقۇللىنىپ چىقىش ئېھتىماللىقىنىڭ يۇقىرىلىقىنى ئېيتىپ خاتىرجەم قىلدى.
يىگىرمىنچى ئاپرېل پەيشەنبە كۈنى كېڭەش پالاتاسى ۋە ئاۋام پالاتاسى تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇنى كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ.

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ چەت ئەللەردىكى دىپلوماتىك خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشىگە شارائىت يارىتىش، ئامېرىكىنىڭ خىتاي، تۈركىيە ۋە باشقا ئۇيغۇر دىئاسپوراسى كۆپرەك دۆلەتلەردىكى كونسۇلخانىلىرىدا كەم دېگەندە بىردىن ئۇيغۇرچە سۆزلەيدىغان دىپلوماتىك خادىم تەقسىم قىلىش، ئامېرىكىنىڭ بې دې تېدىكى باش ئەلچىسىنى بې دې تې پائالىيەتلىرىدە ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر ئېلىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ھەرقانداق ھەرىكەتكە قارشى تۇرۇشقا يېتەكلەش. يۇقىرىدىكىلەردىن باشقا يەنە بۇ قانۇن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا ئىچى ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر دىئاسپوراسىغا بولغان قوللىشىنى ئاشۇرىدىكەن شۇنداقلا يەنە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قولىدا زۇلۇم كۆرۈۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ شارائىتىنى ياخشىلاشقا مۇناسىۋەتلىك تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا يېتەكلەيدىكەن لۇئىسا گرېۋنىڭ بىلدۈرۈشىچە يۇقىرىدىكى بۇ قانۇن لايىھىسى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ ئۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ئەمەلىي رول ئوينايدىكەن
بۇ قانۇننىڭ قايتا تونۇشتۇرۇلۇشى ئىنتايىن مۇھىم. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇ قانۇن تونۇشتۇرۇلغۇچە بولغان ئىككى يىل جەريانىدا ياڭ كىم خانىم بىلەن بۇ قانۇن ئۈستىدە يېقىندىن ھەمكارلاشتى. بۇ قانۇن كىشىگە ئۈمىد بېرىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدىكى مەزمۇنلار ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئىگە.
ماركو روبيو ئەپەندى بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان رەسمىي باياناتىدا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنى بۇ قانۇننى قوللاشقا چاقىرغان.
خىتاي كومپارتىيەسى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىن ئىبارەت يىرگىنىشلىك ئىشلارنى قىلماقتا. ئامېرىكا بۇنداق دەھشەتلىك خورلاش ئالدىدا سۈكۈت قىلماسلىقى كېرەك. مەن ئۇيغۇرلارغا بولغان تونۇش ۋە تەشۋىقاتنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن قانۇننى قايتا ئوتتۇرىغا قويغانلىقىمدىن پەخىرلىنىمەن. ۋە خىزمەتداشلىرىمنىڭ بۇ قانۇن لايىھەسىنى تېزدىن ماقۇللىشىنى تەلەپ قىلىمەن.
ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېگەن.
ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەر پەقەت ئۆزىنىڭ كىملىكى سەۋەبىدىن جازا لاگېرلىرىدا سولىنىپ، زۇلۇم كۆرمەكتە، مېڭىسى يۇيۇلماقتا. ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇنى ئامېرىكىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئاساسىي كىشىلىك ھوقۇقى ۋە پەرقلىق كىملىكىنى قوللاش ئۈچۈن كېرەكلىك قوراللار بىلەن تەمىنلەيدۇ. مەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دەپسەندىچىلىكىگە قەتئىي قارشى تۇرىمەن ۋە دۇنيانىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھەمدە ئەركىنلىكىنى قوللايمەن.

نۆۋەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە مەجلىسى ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاياغلاشتۇرۇش يولىدىكى خىزمەتلەرنى كۈچەيتىشكە تىرىشىۋاتقان بولۇپ يېقىندىن بۇيان بۇ جەھەتتىكى پائالىيەتلەر كۆپەيمەكتە ئامېرىكىنىڭ بې دې تېدا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلد خانىممۇ يىگىرمىنچى ئاپرېل كۈنى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكېر تۈرك بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى ئۈستىدە سۆھبەتلەشكەن

تەپسىلاتىنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم يەتكۈزىدۇ. بۈگۈن يەنى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار دۇنيا مۇسۇلمانلىرى بىلەن بىرلىكتە مۇبارەك روزا ھېيتنى ئەركىن، ئازادە كۈتۈۋېلىشتى. نۇرغۇن دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇرلار ھېيت نامىزىنى بىرگە ئۆتەپ، كوللېكتىپ ھېيتلىشىش پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇردى. جۈملىدىن ئۇيغۇرلار بىر قەدەر كۆپ جايلاشقان ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى، شۇنىڭدەك تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارمۇ روزا ھېيتىنى يۇقىرى قىزغىنلىق بىلەن بىرلىكتە قۇتلۇقلاشتى. ھەتتا ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپى بىر يەرگە جەم بولۇپ، بىرلىكتە ھېيت نامىزى ئوقۇدى. بۇنداق ئەھۋال بۇ يىل باشقىچە جانلانغان ئىدى. روزا ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا مەخسۇس تەبرىكنامە ئېلان قىلىپ، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ جۈملىدىن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ روزا ھېيتىنى قۇتلۇقلاش بىلەن بىرگە، مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ ئىتتىپاقلىققا ۋە بىرلىككە چاقىردى ھەمدە مىللىي بىرلىك سەپنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەشنى تەلەپ قىلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ روزا ھېيتىنى تەبرىكلەپ مۇنداق دېدى.
ئەزىز قېرىنداشلار، ھەر قېتىم پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى شادلىققا چۆمدۈرگەن مانا مۇشۇنداق خاسىيەتلىك ھېيت-بايراملار يېتىپ كەلگىنىدە، خىتايلار تەرىپىدىن ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە ئايلاندۇرۇلغان ۋەتىنىمىزدە خىتاي زۇلۇمى ئاستىدا ئازاب چېكىۋاتقان خەلقىمىز، خىتاينىڭ ۋەھشىي زىندانلىرىدا، جازا لاگېرلىرىدا جان تالىشىۋاتقان مىليونلىغان بىگۇناھ قېرىنداشلىرىمىز، خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە قۇل ئورنىدا مەجبۇرىي ئىشلىتىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز، يەنە شۇنداقلا ۋەتەنسىزلىك دەردىدىن كۆرۈش ئىمكانىيىتى بولمىغان ۋەتەندىكى ئاتا- ئانا، ئۇرۇق- تۇغقان ۋە دوست- يارەنلىرىمىز كۆز ئالدىمىزدا نامايان بولىدۇ ۋە بىز ئۇنىڭدىن چەكسىز ئازابلىنىمىز. ھەممىمىزگە مەلۇم بولغاندەك، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان كوممۇنىست خىتاينىڭ تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغاندىن بۇيان، ۋەتەن ئىچىدىكى خەلقىمىزنىڭ بىرەر كۈنىمۇ خاتىرجەملىك ۋە شادلىق ئىچىدە ئۆتۈپ باققىنىنى كۆپ بىلمەيمىز. خەلقىمىزنىڭ ھەر بىر كۈنى قانلىق ياش تۆكۈش ۋە مۇسىبەت ئىچىدە ھەسرەتلىنىش بىلەن ئۆتۈپ كەلدى. مۇھاجىرەتتىكى قېرىنداشلىرىمىزمۇ ۋەتەندىكى ئاتا-ئانا، ئۇرۇق-تۇغقان، دوست-بۇرادەرلىرى ۋە سۆيۈملۈك خەلقىنىڭ دەردى پىغانىدا قايغۇرۇش، ھەسرەتلىنىش، ئازابلىنىش تۇيغۇلىرى ئىچىدە بۈگۈنكىدەك ھېيت بايراملارنى كۈتۈۋېلىشقا مەجبۇر بولۇپ كېلىۋاتىمىز. بۈگۈن بىز شەرقىي تۈركىستانلىقلار تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن زور ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان بىر خەتەرلىك ۋەزىيەتتە تۇرۇپتىمىز. مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ خەلقىمىزگە قاراتقان فاشىستىك قىلمىشلىرى بۈگۈن پۈتۈن خەلقئارا جامائەتچىلىكنى ئويغاتتى. دۇنيا مەدەنىيىتىگە شانلىق تۆھپىلەرنى قوشقان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر پۈتۈن مىللەت سۈپىتىدە يوقىلىپ كېتىشىگە تاقەت قىلىپ تۇرالمىغان خەلقئارا جامائەتچىلىك مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىدىن بۇنىڭ ھېسابىنى سوراش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە باشلىدى. مۇشۇنداق ھالقىلىق بىر پەيتتە بارلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقى چوقۇم قايغۇنى كۈچكە ئايلاندۇرۇپ، خىتايغا قارشى بىرلىك سەپنى مۇستەھكەملەپ، شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى كۈچەيتىش يولىدا يۈكسەك جاسارەت ۋە پىداكارلىق روھى بىلەن مىللەت سۈپىتىدە جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز بىر تارىخىي زۆرۈرىيەت بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقماقتا. ئەگەر بىز ئىنسانىي ھەق-ھوقۇقلىرىمىزنى، قەدىر-قىممەتلىرىمىزنى، مىللىي ۋە دىنىي مەۋجۇدىيەتلىرىمىزنى قوغداپ قالىمىز ۋە دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا ئوخشاش ئەركىن، ئازاد ھالدا ھېيتىمىزنى قۇتلۇقلايمىز دەيدىكەنمىز، ئۇ ھالدا چوقۇم خەلقىمىزگە كېلىۋاتقان پۈتۈن زۇلۇم ۋە بالايىئاپەتلەرنىڭ تۈپ مەنبىيى بولۇپ ھېسابلانغان خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مۇستەملىكىسىدىن ۋە بويۇنتۇرۇقىدىن ئۈزۈل-كېسىل قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىمىز ۋە بۇ شەرەپلىك يولدا پۈتۈن پىداكارلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز لازىم. مانا بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بىردىنبىر چىقىش يولىدىن ئىبارەت. ئاخىرىدا ئېزىز قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇبارەك روزى ھېيتىنى قايتا تەبرىكلەيمەن ۋە سىلەرگە سالامەتلىك بەخت، ئامانلىق تىلەيمەن.
نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئىبادەتلىرى، دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكلىرى، جۈملىدىن مىللىي مەدەنىيىتىنىڭمۇ قاتتىق چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقانلىقى خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئىزچىل تەكىتلەنمەكتە. بۇنداق بىر ئەھۋالدا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىغا ئەھمىيەت بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى نېمە؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممىدى ئەپەندى بۇنداق مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىنى تېخىمۇ راۋاجلاندۇرۇش، ياش ئەۋلادلارغا ئۆگىتىش ۋە تەرغىب قىلىشنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
چەت ئەللەردىكى ھەر قايسى ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ قۇربان ھېيت، روزا ھېيتقا ئوخشاش، رامىزانغا ئوخشاش مۇشۇنداق مۇقەددەس بايراملىرىمىز، مۇقەددەس ئايلىرىمىزنى ناھايىتى كەڭ دائىرىدە، جۇشقا بىلەن قۇتلاش قۇتلاشتىكى ئاساسلىق سەۋەبمۇ يەنە شۇ خىتاي ھاكىمىيىتىگە بولغان ئۆزىنىڭكى تىركىشىنى، ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى، مىللىي ئىرادىسىنى بۇ يەردە ئىپادە قىلىش. شۇڭا كېيىنكى ۋاقىتلارغا قارايدىغان بولساق پەقەتلا روزا ھېيت، قۇربان ھېيت، رامىزان ئايلىرىنىلا ئەمەس، ھەتتا مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى يېقىنقى زامان تارىخىدا يۈز بەرگەن پۈتۈن ھادىسىلەرنى ناھايىتى كەڭ دائىرىدە پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا خاتىرىلەپ كېلىۋاتىدۇ. مەسىلەن، بۇ يەردە بارىن ئىنقىلابى دەيلى، بەشىنچى فېۋرال غۇلجا ئىنقىلابى دەيلى، ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى دەيلى، يەكەن قىرغىنچىلىقى دەيلى، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھادىسىلەرنىڭ ھەممىسىنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا شەرقىي تۈركىستانلىقلار كەڭ كۆلەمدە خاتىرىلەش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئىرادىسىنى بىلدۈرۈۋاتىدۇ. ۋە مۇستەبىت خىتاي ھاكىمىيىتىگە ئەسلا تىز پۈكمەيدىغانلىقىنى، خىتاي يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان مىللىي ۋە دىنىي مىراسلىرىمىزغا ئىگە چىقىش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى پۈتۈن دۇنياغا نامايان قىلىۋاتىدۇ.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى بىلەن بىرلىكتە بۇ يىللىق روزى ھېيتنى كۈتۈۋالغان بىر مەزگىلدە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ بۇ يىللىق روزى ھېيتنى قانداق كۈتۈۋالغانلىقىغا، جىددىي سوئاللار قويۇلماقتا. خىتاي مەتبۇئاتلىرى روزى ھېيتىگە ئائىت خەۋەرلەرگىمۇ ئورۇن بەرمىگەن بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ رامىزان ئېيىنى ۋە روزى ھېيتنى قانداق ئۆتكۈزگەنلىكى ۋە باشقىلارغا ئائىت ئۇچۇرلار قامال قىلىنماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھازىر دۇنياغا بىلىنگەن نۇقتىلىق مەسىلىنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ، خەلقئارادا خىتاينى ئەيىبلەش ۋە جازالاش سادالىرى كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە، خىتايمۇ ئۆزىنىڭ جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن ئوخشىمىغان تەشۋىقات تاكتىكىلىرىنى قوللانماقتا. بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرى، ئۇيغۇرلار ئۆز كىملىكى ۋە مەدەنىيەت سەنئىتىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىم-كېچەكلىرىنى كىيىپ، ئۇيغۇر ئۇسسۇللىرىنى ئويناپ سەھنىگە چىقىشىدۇر. بۇ خىل ساختا ئۇيغۇرچە كۆرۈنۈشلەر نۆۋەتتە ھەتتا چەت ئەللەردىكى ھەر خىل بايرام، فېستىۋاللاردىمۇ ئاشكارا مەيدانغا چىقماقتا. بۇنىڭغا قارىتا مۇتەخەسسىسلەر ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇردى. بۇ ھەقتە گۈلچېھرە مەلۇمات بېرىدۇ. خىتاينىڭ ئاشكارا ئېلىپ بېرىۋاتقان شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى ئۆگىنىش تەشۋىقاتلىرىدىن مەلۇم بولغىنىدەك، ئۇيغۇرلار كەڭ كۆلەملىك ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي كىيىملىرى ۋە ئۇيغۇر ناخشا-مۇزىكىلىرىغا ھەۋەس قىلىشى، ھەتتا ئۇنى ئۆزىنىڭ قىلىپ كۆرسىتىشىدەك ئەھۋاللار يۈز بەرمەكتە. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە ئالتىنچى يانۋاردىكى ئاۋسترالىيە دۆلەت بايرىمىدا ئاۋسترالىيەدىكى مىللەتلەرنىڭ مىللىي مەدەنىيەت ئەترەتلىرى، پاراتتىن ئۆتكەندە ئادېلەيد شەھىرىدىكى شىنجاڭ جەمئىيىتى تەرىپىدىن تەشكىللەنگەن خىتايلارنىڭ ئۆمىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى مىللىي كىيىملىرىنى كىيىپ پاراتتىن ئۆتكەن. خىتاينىڭ مەزكۇر ئۆمىكى ھەتتا ئادېلەيد شەھەرلىك ھۆكۈمەت تەرىپىدىن مىللىي ئالاھىدىلىكنى ئەڭ ياخشى ئىپادىلىگەن پارات ئەترىتى بولۇپ مۇكاپاتلانغان. بۇ ۋەقە ئۆز ۋاقتىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك نارازىلىقى ۋە ئىنكاسىنى قوزغىغان ئىدى. ھالبۇكى ئاۋسترالىيەدىكى خىتايلار ئاتالمىش شىنجاڭ جەمئىيىتى نامىدا ئۇيغۇرچە ياسىنىپ پاراتتىن ئۆتكەندىن كېيىن بۇنداق ئەھۋال يەنە لوندوندا ئاندىن ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىمۇ ئوخشاشلا يۈز بەرگەن ئىدى. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە سەنئىتىنى تەتقىق قىلىپ كېلىۋاتقان نوپۇزلۇق تەتقىقاتچىلاردىن لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى رەيشال خارىس خانىم ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ خىتايلار تەرىپىدىن دوراپ ئوينىلىنىش ۋەقەسىنىڭ لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىدىمۇ بىر قېتىم يۈز بەرگەنلىكىنى تىلغا ئالدى، ئۇ ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە مەيدانغا كېلىۋاتقان بۇ ھادىسىلەر بەكمۇ خەتەرلىك دېدى. a very false image of of what's been really going on and what is still going on. خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر كىيىم-كېچەكلىرىنى كىيىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇسسۇللىرىنى ئويناپ كۆرسىتىشىگە سەل قارىغىلى بولمايدۇ. ئۇ تولىمۇ خەتەرلىك ئىش. چۈنكى خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتى چەت ئەللەردە ئىلگىرى كۆرگەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر سۈرەت ۋە باشقا دەلىل ئىسپاتلارنى ئۇنتۇلدۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ. بۇ ئەمەلىيەتتە شىنجاڭدا ھەممە ئىشلار نورمال، ئۇيغۇرلار بەختلىك، دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان غەرەزلىك سىياسىي تەشۋىقات بۇ خىتايلارنىڭ خۇشال خورام ئۇسسۇل ئوينىشىنى كۆرگەن كىشىلەر ھەتتا ھازىرنىڭ ئۆزىدىمۇ داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇملارنى ئۇنتۇپ ئۇ جاينى زىيارەت قىلىش ئارزۇسى تۇغۇلۇشىمۇ مۇمكىن خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرىنىڭ تاماشىبىنلىرى يوق ئەمەس نۇرغۇن دۆلەتلەر ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملارنى ئىنكار قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتى ئۇيغۇر دىيارى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە پۈتۈنلەي يالغان مەنزىرە يارىتىدۇ خالاس see some Xinjiang dancing. You know, I mean, it's it's clever propaganda, it is. It's very dangerous. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار، بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ ئارىسىدىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرى ۋە سەنئەت جەھەتتە تالانتى بار كىشىلەر ئىمكانىيىتىنىڭ بارىچە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتىنى نامايەندە قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ قانداق مىللەت ئىكەنلىكىنى دۇنياغا بىلدۈرمەكتە، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا بەلگىلىك رول ئويناپ كەلمەكتە. ئۇلارنىڭ بىرى كانادادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر سېرك ماھىرى ئايگۈل مەمەتتۇر. ئۇ چوڭ سەھنىلەردە، بايرام ۋە فېستىۋاللاردا كۆپ قېتىم ئۇيغۇر دېگەن مۇشۇنداق دېگەن ناخشىنى ياڭرىتىپ، ئۆزىنىڭ سېرك ماھارىتىنى كۆرسىتىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ تىز پۈكمەس ئىرادىسى ۋە روھىنى نامايان قىلىپ كەلمەكتە. ئۇ ئۇيغۇرلارنى باشقىلارغا تونۇشتۇرۇشتا سەنئەتنىڭ ئەڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ۋاسىتە ئىكەنلىكىنى بۇنى بىلگەن خىتاينىڭمۇ ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ۋە سەنئىتىدىن پايدىلىنىپ خىتايلارنى ئۇيغۇر قىلىپ كۆرسىتىشتەك يالغان تەشۋىقاتىنى كۈچەيتكەنلىكىنى بىلدۈردى.
سەنئەت دېگەن ھېلىقى ئىتتىك قوبۇل بولىدىغان نەرسە ئىكەنچۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي شۇنى بىلىپ

سىرتتا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار مۇشۇ بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئايگۈل مەمەت يەنە خىتايلارنىڭ چەت ئەللەردە ئۇيغۇرچە ياسىنىپ، بايرام، فېستىۋاللاردا ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى دوراپ ماھارەت كۆرسىتىشىدەك بۇ ۋەقەلەردىن ئىبرەت ئېلىش لازىملىقىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيەت، سەنئەت مىراسلىرىغا ئەڭ ئاۋۋال ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرى ئىگە چىقىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ھاياتىمىزغا خۇشاللىق، تېنىمىزغا سالامەتلىك ئەپ كېلىدۇ بۇ سەنئەت دېگەن. ئەلۋەتتە روھىمىزنىمۇ كۆتۈرىدۇ. مەن مانا دېگەن بىر مەيدان ئويۇن قويسام. ئەنئەنىۋى كىيىمىمىزنى، دوپپىمىزنى كىيىپ، ئۇيغۇرچە مۇزىكىنى قويۇپ. بىز ھەم ئۇيغۇرۇم دەپ تونۇشتۇرۇپ. ھۇزۇرلىنىپ شۇنچىلىك خۇش بوپ كېتىمەن، كەيپىياتىم شۇنداق ياخشى بوپ كېتىدۇ. خىتايلار كىيىملىرىمىزنى كىيىپ كەتتى، ئۇسسۇللىرىمىزنى ئويناپ كەتتى دېمەستىن، بىز ئۆزىمىز قىلالمىساقمۇ بالىلىرىمىزنى يېتەكلەپ ئۇيغۇر مەكتەپكە ئەپىرىپ ئۇيغۇر ئۇسسۇللىرىنى ئۆگىتىپ. بۇنىڭغا بىر ئاز كۆڭۈل بۆلگەن بولسا بولاتتى دەپ ئويلايمەن. رەيچېل خاررىس خانىم خىتاينىڭ بۇ خىل يالغان تەشۋىقاتلىرىغا دىققەت قىلىش ۋە بۇنىڭغا قارشى چەت ئەلدە ئۇيغۇرلارنىڭ جىددىي تەدبىر ئېلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
بۇ خىل ئەپسۇسلىنارلىق ئەھۋاللارنىڭ ئىلگىرى ئاۋسترالىيەدە يۈز بەرگەنلىكىنى ھەتتا ئەنگلىيەنىڭ ئۆزىدىمۇ كۆردۇق مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار خىتايلارنىڭ بۇنداق مەدەنىيەت ئوغرىلىقى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان يالغان تەشۋىقاتىغا جىددىي مۇئامىلە قىلىشى بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئۇيۇشتۇرغۇچى ئورۇنلارغا ئەرز قىلىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيەت سەنئەت مىراسلىرىنىڭ سۇيىئىستېمال قىلىنىشىغا مەيدان ھازىرلاپ بەرگەن ئورۇنلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتە قىلىشى ۋە ئۇنى توختىتىشنى تەلەپ قىلىشى كېرەك بۇلتۇر نورۇزدا لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىز شۇنداق قىلدۇق خىتاي ئوقۇغۇچىلار ئۇيغۇرچە ياسىنىپ ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئوينىغاندىن كېيىن بىز بۇنىڭغا ئىنتايىن جىددىي مۇئامىلە قىلدۇق بۇ پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇرغان ئورۇنغا ئەرز قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭ ئارقىسىدا خىتاي ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رول ئوينىغانلىقىنى پاش قىلدۇق ئۇلار بىزدىن ئۆزلىرىنىڭ بىخەستەلىكى ئۈچۈن كەچۈرۈم سوراپ بۇنىڭدىن كېيىن بۇنداق ئەھۋاللارنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەردى بۇلار ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى جىنايەتلىرىنى يېپىش ئۈچۈن چەت ئەللەردە ئېلىپ بېرىۋاتقان پىلانلىق تەتۈر تەشۋىقاتىنىڭ بىر قىسمى
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۆتىنچى ئىيۇلدىكى ئامېرىكا دۆلەت بايرىمىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر ئەلچىخانىلىرى تەشكىللىگەن پارات ئەترەتلىرى قاتارىدا ئامېرىكىدىكى خىتاي پارات ئەترىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىيىملىرىنى كىيىشىپ ۋاشىنگتوندا پاراتتىن ئۆتتى.

چىقىشى بىزنى ناھايىتى غەزەپلەندۈردى. بۇنىڭدىن كېيىن ھەر يىلى داۋام قىلساق بولىدىغان ئوخشايدۇ، مەدەنىيىتىمىزنى ئۆزىمىز كۆرسەتسەك دەپ ۋە مۇشۇنداق قىلغانلارغىمۇ بىر چارە، بىر تەدبىر قوللانساق بولىدىغان ئوخشايدۇ دەپ مەسلىھەتلەشتۇق. دۇنيانىڭ ھەر قايسى يەرلىرىدىكى تەشكىلاتلارمۇ بۇ ئىشقا ناھايىتى ئەستايىدىل قارىشى كېرەك. مۇشۇنداق ئەھۋاللار كۆرۈنگەندە دەرھال مەدەنىيىتىمىزگە ئىگە چىقىشىمىز، قوغدىشىمىز كېرەك. خىتايلارنىڭ مۇشۇ ئاساسلىق ھەممە نەرسىمىزنى تارتىۋېلىپ، ۋەھشىيلەرچە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان مۇشۇ كۈنلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاشۇ ئۆز مەدەنىيىتىنى داۋام قىلدۇرۇشىنىڭ ئۆزى چەكلەنگەن تۇرۇپ، خىتايلارنىڭ خۇددى بۇ مەدەنىيەتنىڭ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىدەك كۆرسىتىشى ئۇزۇن مۇددەتلىك پىلان، بۇنىڭغا قاراپ تۇرساق بولمايدۇ ۋە قانۇنىي جەھەتتىن تەدبىرلەرنى قوللىنىشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
جو بايدىن ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويۇشتا مۇھىم بىر قەدەم ئالغان بولۇپ، ئامېرىكىنىڭ تېخنىكا ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە يېتەكچىلىك ئورنىنى ساقلاش ۋە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىنى باشقۇرۇش نىزامنامىسىنى ئېلان قىلىدىكەن. نۆۋەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قائىدە-نىزام ئارقىلىق ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدە خىتايغا مەبلەغ سېلىشىغا كەڭ دائىرىلىك چەكلىمە قويىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئامېرىكا ئۆتكەن ئەسىردە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەھدىتىنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە خىتاينى دېموكراتىك دۆلەتلەر سېپىگە قېتىش ئۈچۈن خىتاي بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان ئەللىك يىلدىن بۇيان خىتايغا تېخنىكا ۋە سودا جەھەتتە كۆپلىگەن ياردەملەرنى بەرگەنىدى بۇ ياردەم تاكى سابىق پىرېزىدېنت دونالد ترامپ دەۋرىگىچە داۋام قىلدى. ئامېرىكىدىن ئىزچىل نەپ ئېلىپ كېلىۋاتقان خىتاي ترامپنىڭ چېگرا بېجىنى ئۆستۈرۈش تەدبىرىنى خىتاينىڭ تەرەققىياتىنى توسۇش دەپ چۈشەندى ۋە دەرھال ئامېرىكىدىن ئىنتىقام ئېلىشنىڭ كويىغا چۈشتى. ئەمەلىيەتتە شى جىن پىڭ تەخت بېشىغا چىققاندىن باشلاپ

جو بايدىن ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويۇشتا چوڭ بىر قەدەمنى ئالغان بولۇپ ئامېرىكىنىڭ تېخنىكا ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە يېتەكچىلىك ئورنىنى ساقلاش ۋە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشىنى باشقۇرۇش نىزامنامىسىنى ئېلان قىلىدىكەن بۇ نىزامنامىنىڭ تەپسىلاتى تېخى ئېلان قىلىنمىغان بولسىمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدە خىتايغا مەبلەغ سېلىشقا چەكلىمە قويىدىغانلىقى مۆلچەرلەنگەن ئالىي تەتقىقاتچى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مەسلىھەتچىسى جېفرىي كېيىن خىتايغا مەبلەغ سېلىشنى چەكلەش قەدىمىنىڭ خېلى بۇرۇنلا بېسىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. نۇرغۇن كىشىلەر بۇ باسقۇچتىن كېيىنكى نىشاننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىشكە قىزىقىدۇ. چۈنكى مەقسەت نىشان كۆپ بولۇپ كەتتى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىلا ترامپ ھۆكۈمىتى خىتايغا چەكلىمە قويۇشنى باشلىغان. ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئايدىمۇ بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ياساش ئىقتىدارى، يەنى يېرىم ئۆتكۈزگۈچنىڭ تەركىبىي قىسمى بولغان ھالقىلىق خام ئەشيا ۋە ئۆزەك ياساش ئۈسكۈنىسىگە چەكلىمە قويدى. بۇنىڭدىكى مەقسەت خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە ھەربىي قوراللارغا ئىشلىتىدىغان يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ياساش ۋە لايىھەلەش ھەرىكىتىنى توسۇش. تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى سىياسەتچى تورىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە يىللاردىن بۇيان جو بايدىن ھۆكۈمىتى خىتايغا ئىقتىسادىي چەكلىمە قويۇشتا ئېھتىياتچانلىق قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ خىتاينىڭ تېخنىكا ۋە ھەربىي كۈچ جەھەتتە ھەددىدىن ئېشىشىغا پۇرسەت بەرمەسلىك جەھەتتە ھەر ئىككى پارتىيىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن ئورتاق تونۇشقا كەلگەن

ئۇلار بۇ نىزام ئارقىلىق خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىنى چەكلىمەكچى ئەمەس پەقەت مەلۇم ساھەدە خىتاينىڭ قىلمىشلىرىغا چەك قويماقچى ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر مۇھىم ساھە خەۋپسىزلىككە چېتىلىدىغان ۋە ياخشى يامان مەقسەتكە تەڭ ئىشلىتىلىدىغان تېخنىكىلاردۇر مەنچە پات يېقىندا يولغا قويۇلىدىغان بۇ سودا نىزامى ئاساسەن يۇقىرى تېخنىكىلىق مىكرو بىر تەرەپ قىلغۇچ ساھەسىگە مەركەزلەشكەن

بۇ ئارقىلىق يۇقىرى تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ئۆزەك ئاتوم سانائىتى بىئوخىمىيە قاتارلىق ھالقىلىق ساھەدە خىتاي بىلەن سودا قىلىشى چەكلىنىدىكەن ئەگەر ئامېرىكىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشنى باشقۇرۇش نىزامى پەقەت يۇقىرى تېخنىكا ساھەسى بىلەن چەكلەنسە خىتاي بۇ تېخنىكىلارنى باشقا دۆلەتلەردىن ئېلىش ئارقىلىق ئۆز مەقسىتىگە يېتىشى مۇمكىن بۇ ئەھۋالدا ئامېرىكا نېمە ئۈچۈن خىتايغا مەبلەغ سېلىشنى پۈتۈنلەي چەكلىمەيدۇ ياكى روسىيەگە بەرگەن ئىقتىسادىي جازانى خىتايغىمۇ بەرمەيدۇ دوكتور رايموند كو بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى بۇنىڭدا بىر قانچە سەۋەب بار ئالدى بىلەن بۇنداق قىلسا دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ نىزامنامىسىغا خىلاپلىق قىلغان بولىدۇ ئەمەلىيەتتە ئامېرىكا مەزكۇر تەشكىلاتنى قوللاۋاتقان دۆلەت بۇ يەردە پەقەت ئامېرىكىلا خىتايغا ئىقتىسادىي چەكلىمە قويۇۋاتقىنى يوق ئۇ ياۋروپا ۋە ئاسىيادىكى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە بۇ چەكلىمىنى قويۇۋاتىدۇ ئامېرىكىنىڭ بۇ دۆلەتلەر بىلەن ئورتاق نۇقتىنى تېپىشى ۋە ھەمكارلىشىشى خىتايغا بىۋاسىتە كەڭ دائىرىلىك ئېمبارگو قويغىنىدىن ياخشى

يېلېن جېنېت يەنە ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە يەنىلا خىتاي بىلەن رىقابەتلىشەلەيدىغانلىقىنى ئەمما ساغلام رىقابەتنىڭ ئالدىنقى شەرت ئىكەنلىكىنى ئېيتقان تەتقىقاتچى جېفرى كېيىن نۆۋەتتە ئامېرىكىنىڭ بەزى ساھەدە خىتايغا مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويۇش بىلەن خىتاينىڭ ئامېرىكىغا مەبلەغ سېلىشىغا چەكلىمە قويۇشنىڭ پاراللېل كېتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
ھازىرقى مەسىلە شۇكى، ئامېرىكانىڭ مىڭ جاپادا تاپقان پۇللىرى خىتايغا ئېقىۋاتىدۇ، بىراق خىتاي بۇ پۇلنى يېڭى تېخنىكىلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئىشلىتىۋاتىدۇ. يەنى مەبلەغنىڭ ئېقىشى ئامېرىكادىن خىتايغا بولۇۋاتىدۇ. بۇنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن خىتاينىڭ ئامېرىكاغا مەبلەغ سېلىشىغىمۇ يول قويۇلمايدۇ. ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى جېك ساللىۋان ئامېرىكىنىڭ گەرچە خىتايدىن پۈتۈنلەي ئايرىلمىسىمۇ يۇقىرى تېخنىكا ساھەسىدىكى رىقابەت ئۈستۈنلۈكىنى ساقلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ بىز چوقۇم يېرىم ئۆتكۈزگۈچ قاتارلىق ئىلغار تېخنىكا ساھەسىدىكى يېتەكچى ئورنىمىزنى ساقلىشىمىز كېرەك دېگەن ھەمدە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكىنىڭ بۇ يىل ئونىنچى ئايدا يېڭى بەلگىلىمە چىقىرىپ خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىدىكى تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغانلىقى ھەققىدىكى پەرىزىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا قاتارلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرى بارسېلونا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئون يەتتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىغا قاتناشماقتا. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ مۇخبىرىمىزگە بىلدۈرۈشىچە، ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مەزكۇر قۇرۇلتىيىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسى مۇھىم تېما بولغان. بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي خەۋەر يەتكۈزىدۇ. قىسقىچە يۇئېنپيو دەپ ئاتالغان ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ئىسپانىيەنىڭ كاتالونىيە ئۆلكىسىنىڭ مەركىزى بولغان بارسېلونادا ئون يەتتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىنى باشلىغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئۇيغۇر، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان قاتارلىقلار

مۇۋەپپەقىيەت، قەيسەرلىك ۋە ھايات قېلىش ناملىق خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا نۇتۇق سۆزلەپ، يىغىن ئەھلىگە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەن ئىدى.

قۇرۇلغاندىن ھازىرغا قەدەر بولغان ئوتتۇز ئىككى يىل جەريانىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئۆزىنىڭ خىزمەت كۈن تەرتىپىدە مۇھىم بىر تېما سۈپىتىدە تۇتۇپ كەلگەن خەلقئارالىق چوڭ تەشكىلات سانىلىدىكەن. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايدىمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى يەنىلا مۇھىم تېما بولغان.
ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئۇيغۇرلار يەنى شەرقىي تۈركىستانلىقلار بۇنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ يەردىكى ئورنى ناھايىتى مۇھىم بۈگۈن ئۇيغۇر مەسىلىسى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى دۇنيانىڭ كۈچلۈك دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىغان بىر مەسىلە بولۇپ ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ئەمما بۇنىڭدىن ئون يىللار ئىلگىرى ئون بەش يىللار ئىلگىرى خەلقئارادا بۇنداق بىر تەسىرى بولمىغان بولغاچقا ئۇ ۋاقتىدا بۇ مەسىلىنى دۇنيانىڭ كۈنتەرتىپىگە ئەكېلىش بىزنىڭ مىللىي دەۋاغا بولغان دىققىتىنى، ھېسداشلىقىنى، قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈشتە ئونپو ناھايىتى مۇھىم رول ئويناپ كەلدى. بۇ ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىدىكى ئورنىمىزدىن پايدىلىنىپ، نۇرغۇن مۇنبەرلەردە، نۇرغۇن ئورۇنلاردا ئۇيغۇر مەسىلىسى كۈن تەرتىپكە ئەكېلىش نۇقتىئىنەزىرىدە بىز ئۈچۈن ناھايىتى ئىجابىي بىر روللارنى ئوينىغان بىر تەشكىلات. بۇ ئونپو قۇرۇلغان ئوتتۇز ئىككى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلار داۋاملىق مۇشۇ ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىدا ئاكتىپ خىزمەت قىلىپ كەلدى. ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىمۇ خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇشتىن ئىبارەت بۇ رولنى باشقا مىللەتلەرگە قارىغان چاغدا تېخىمۇ ئاكتىپ رول ئويناپ كەلدى دەپ قارىيالايمىز بۇنىڭدا.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، بارسېلونادا چاقىرىلىۋاتقان بۇ قۇرۇلتايغا ئىسپانىيەدىكى ئەڭ كۈچلۈك تەشكىلات ھېسابلانغان كاتالونىيە مىللەت مەجلىسى ساھىبخانلىق قىلىۋاتقان بولۇپ، ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتىيىنىڭ كاتالونىيەدە ئۆتكۈزۈشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبلەردىن بىرى، ئىسپانىيەدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ، مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىۋاتقان كاتالونىيەلىكلەر بىلەن ئۆز مۇستەقىللىقى يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە باشقا مىللەتلەر ئارىسىدا ئۆزئارا تەجرىبە ئالماشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقتىن ئىكەن.

شەھىرىدە رەسمىي باشلاندى. كاتالونىيە خەلقىنى ئاساس قىلغان بۇ كاتالونىيە ۋىلايىتى ئىسپانىيەنىڭكى ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ باي ئۆلكىلىرىنىڭكى بىرسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كاتالونىيە خەلقى ئۆزىنىڭكى مىللىي مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن بۇ دۆلەتتىكى دېموكراتىك ھەق ھوقۇقلىرىدىن پايدىلىنىپ نۇرغۇنلىغان تەسىرى پەۋقۇلئاددە چوڭ جۈملىدىن ياۋروپادا پەۋقۇلئاددە چوڭ ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ كەلدى ۋە نۇرغۇنلىغان ئۇتۇقلارنى قولغا كەلتۈردى، نۇرغۇنلىغان تەجرىبىلەرنى يەكۈنلىدى. بۇ قېتىملىق قۇرۇلتاينىڭكى بۇ يەردە ئېچىلىشىمۇ كاتالونىيە خەلقىنىڭكى ئۆزىنىڭكى مىللىي مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدىكى تەجرىبىلىرىنى بىزلەر بىلەن، يەنى تېخى مىللىي مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈپ بولالمىغان خەلقلەر بىلەن، ئورتاقلىشىش، ئۇلارغا ئىلھام بېرىش، ئۇلارنىڭكى يەكۈنلىگەن نەتىجىلىرىنى ۋە ساۋاقلىرىنى بىزلەرگە بىلدۈرۈش ئارقىلىق بۇ كۈرەشلىرىمىزنى قانداق قىلغان ۋاقتىمىزدا تېخىمۇ ئۇتۇقلۇق قىلالايمىز، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قىلالايمىز، بىر بىرسىمىزنىڭ داۋاسىغا قانداق ئىگە چىقىمىز ۋە بىرلىكتە ئۆزىمىزنىڭكى مۇستەقىللىقىمىزنى، مۇستەقىللىققا يېتىشىپ بولغان قەدىمىمىزنى تېزلىتەلەيمىز دېگەن مەقسەتلەر ۋە غايىلەردىن ئىبارەت بولدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەت ئاي ئۇيغۇر بۇ ھەقتە توختالغاندا، مەيلى ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ بۇ قېتىمقى قۇرۇلتىيىغا ساھىبخانلىق قىلىۋاتقان كاتالونىيە مىللەت مەجلىسى بولسۇن ياكى كاتالونىيەدىكى مۇستەقىللىق تەلەپ قىلىۋاتقان باشقا تەشكىلاتلار بولسۇن، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرلارغا ئالاھىدە ھېسداشلىق قىلىدىكەن ۋە ئۇيغۇرلارنى ئۆزلىرى بىلەن تەقدىرداش ھېسابلايدىكەن. كاتالونىيەلىكلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ياخشى بىلىدۇ ھەم ياخشى قوللايدۇ، چۈنكى كاتالونىيەلىكلەرمۇ ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئايرىم بىر مىللەت، ئايرىم بىر خەلق، ئۆز ئالدىدا ئايرىم تىلى بار، ئايرىم ئۆرپ ئادەتلىرى بار، ئىسپانىيەنىڭ ئىچىدىمۇ بۇلار ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئۆزىنىڭ ئايرىم بىر دۆلىتىنى قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ ھەم بىزگە ئوخشاش مۇستەقىللىققا ئېرىشىشكە يول مېڭىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر مەسىلىسى كەلگەن چاغدا بۇلارمۇ بىزنى ئاكتىپ شەكىلدە قوللاپ نېمە قىلدى. بىز مەسىلەن توققۇزىنچى ئايدا بۇلارنىڭ كاتالونىيەنىڭ مۇستەقىللىق كۈنىگە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن بىر ھەيئەتنى تەكلىپ قىلىپ قاتناشتۇرۇپ نېمە قىلغان. مەن شەخسەن قۇرۇلتاينىڭ نامىدا بېرىپ شۇلار بىلەن نامايىشقا قاتناشقان. كاتالونىيەلىكلەرمۇ ئۇيغۇرلارنى ئوخشاش قوللايدۇ ھەم بىزنىڭ مەسىلىمىزنىمۇ ياخشى بىلىدۇ.

بارسېلونادا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلتىيى ھەققىدە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پىروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.